ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ທ່ານ Anthony Albanese ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 31 ຂອງອອສເຕຣເລຍ ຢ່າງບໍ່ໄດ້ເສຍເວລາ ລາວກໍຂຶ້ນເຄື່ອງບິນເພື່ອ ໄປປະຊຸມເທື່ອທຳອິດຂອງລາວ ສ່ວນພັກ Coalition ຊຶ່ງຕອນນີ້ກໍໄດ້ກາຍເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານ ກຳລັງພິຈາລະນາອະນາຄົດຂອງຕົນເອງ ຊຶ່ງເລີ່ມມີການໂຍນຄວາມຜິດໃຫ້ກັນ ແລະ ວິເຄາະວ່າມີຫຍັງຜິດເກີດຂຶ້ນໃນວັນ ເສົາ Krishani Dhanji ລາຍງານ ດ້ວຍສັນຍາວ່າຈະໃຊ້ວິທີການໃໝ່ຕໍ່ການເມືອງໃນອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Anthony Albanese ກໍໄດ້ໂດດຂຶ້ນສູ່ເວທີໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານໃນຖານະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ I am incredibly ດ້ວຍຄ ວາມນອບນ້ອມ ແລະ ກຽດຢ່າງສູງ ທີ່ໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 31 ຂອງອອສເຕຣເລຍ ຊາວອອສເຕຣເລຍໄດ້ເລືອກເອົາການປ່ຽນແປງ ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າບໍ່ພຽງແຕ່ທຸງຂອງອອສເຕຣ ເລຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໄດ້ຕື່ມທຸງຂອງຊາວ Aboriginal and Torres Strait Islander ແລະ ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງເພິ່ນທີ່ຈະຍົກສູງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສຽງຂອງລັດຖະສະພາໃນລັດຖະທຳມະນູນ ຮ່ວມເຖິງລຶກຄວາມສຳຄັນອື່ນໆ We will establish a national anti ພວກເຮົາຈະຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຂໍໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ແລະ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງ ມີການຮັບຮູ້ລັດຖະທຳມະນູນຂອງປະຊາຊົນປະເທດທຳອິດ ຮ່ວມທັງການອອກສຽງຕໍ່ລັດຖະບານ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ Anthony Albanese ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຮ່ວມກັບທີມທີ່ສຳຄັນຂອງລາວ ຮ່ວມທັງທ່ານຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ Richard Marles ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ Penny Wong ທ່ານ Jim Chalmers ແລະ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ທ່ານນາງ Katy Gallagher ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກຳລັງເດີນທາງໄປທີ່ໂຕກຽວ ທ່ານ Anthony Albanese ກ່ າວວ່າ ການເດີນທາງຈະເປັນສັນຍານເຖິງແຜນການນານາຊາດຂອງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ to send a message to the world ເພື່ອສົ່ງສັນຍານໄປຍັງໂລກວ່າມີລັດຖະບານໃໝ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ແລະ ມັນແມ່ນລັດຖະບານທີ່ສະແດ ງເຖິງການປ່ຽນແປງໃນແງ່ຂອງວິທີທີ່ພວກເຮົາຮັບມືກັບໂລກກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແຕ່ສຳລັບຜູ້ນຳທີ່ສັນຍາວ່າຈະຍຸຕິສົງຄາມດິນຟ້າອາກາດ ອາດຈະຍັງມີການຕໍ່ ຕ້ານບາງຢ່າງຢູ່ ອະດີດຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບາດາມີ ຈອຍສ໌ ກ່າວວ່າ ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ Net Zero ຂອງປີ 2050 ທີ່ພັກຮ່ວມລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ສັນຍາລະຫວ່າງປີກາຍນີ້ ບັດນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ໂ ດຍພັກຂອງທ່ານ I am going to make sure like I know that ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກພາຍໃນພັກ Nationals ໄດ້ມີໂອກາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະເວົ້າຢູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸ ມຂອງພັກຂອງພວກເຂົາໃນ 2-3 ອາທິດໜ້າ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງກໍຈະມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທັງໝົດ ແລະ ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຈະຖິ້ມມັນ ຫຼື ທ່ານຈະເກັບມັນໄວ້ຢູ່ ພວກເຮົາອະນຸຍາດໃ ຫ້ທຸກຄົນໃຫ້ກຽດແກ່ຫ້ອງຂອງພວກເຮົາ ທີ່ສະທ້ອນເຖິງສິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ ໃນຂະນະທີ່ພວກ Liberals ທຳການວິເຄາະກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຜິດໄປນັ້ນ ຜູ້ນຳຂອງພັກ Nationals ກໍເອົາໂຕອອກຫ່າງຈາກ ການກ່າວໂທດທັງໝົດ ນັກຂ່າວກ່າວວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າມັນແມ່ນຄວາມຜິດຂອງພວກ Liberals ເອງ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍບ່ອນນັ່ງຈຳນວນຫຼາຍ ມັນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບພັກ Nationals ແລະ ມັນເປັນພາລະຂອງພວກເຂົ າພຽງຜູ້ດຽວບໍ ທ່ານ Joyce ຕອບວ່າ ນັ້ນແມ່ນການສົນທະນາສຳລັບຄົນອື່ນ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າພັກ Nationals ແມ່ນພັກຂອງພວກເຮົາເອງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Teal ອິດສະຫຼະ ຫຼື Teal Independents ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມພວກ Liberals ຝ່າຍກາງຫຼາຍຄົນ ໄດ້ໂຄສະ ນາຫາສຽງກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ລັດຖະມົນຕີການຄັງຂອງ New South Wales ແລະ Matt Kean ຂອງພັກ Liberal Moderate ໄດ້ບອກກັບ ABC ວ່າ ພັກຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເລືອກຕັ້ງ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສູນເສຍບ່ອນນັ່ງ ບ່ອນດຽວໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໝັກ ຫຼື ພັກຝ່າຍຂວາຂອງພັກ Liberal ບ່ອນນັ່ງທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍໄປນັ້ນ ແມ່ນເສຍຫາຍແກ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການກະທຳທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ ອາກາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສະເໝີພາບຂອງແມ່ຍິງ ໜຶ່ງໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເສຍໃຫ້ Teal ອິດສະຫຼະນັ້ນ ແມ່ນອະດີດລັດຖະມົນຕີການຄັງ ທ່ານ Josh Frydenberg ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍອມຮັບການພ່າຍແພ້ ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນ ມັນໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຝ່າຍກາງຂອງພັກ ໃນຂະນະທີ່ຄຳຖາມທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ນຳ ນິ້ວມືໄດ້ຊີ້ໄປຫາທ່ານ Peter Dutton ຜູ້ອາວຸໂສທີ່ສຸດທີ່ຍັງເຫຼືອຂ ອງພັກ Liberal ຜູ້ທີ່ໄດ້ທ້າຊີງຕຳແໜ່ງກັບທ່ານ Malcolm Turnbull ໃນການເປັນຜູ້ນຳກ່ອນການເລືອກຕັ້ງພາຍໃນພັກ ເຊິ່ງກໍແມ່ນທ່ານ Scott Morrison ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ທ່ານ Alan Tudge ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພື່ອ ນຮ່ວມງານຂອງທ່ານ ທ່ານໄດ້ບອກ Sky News ວ່າ Peter Dutton ຈະເປັນຜູ້ນຳ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າລາວຈະມີປະສິດທິພາບແທ້ ລາວເປັນບຸກຄົນທີ່ມີບຸກຄະລິກກະພາບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ພ້ອມທັງມີປະສົບການອີກດ້ວຍ ອີກຊື່ໜຶ່ງທີ່ກຳລັ ງຖືກພິຈາລະນາ ອາດຈະແມ່ນອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານນາງ Karen Andrews ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດການລົງແຂ່ງຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳ ທ່ານນາງໄດ້ບອກກັບ Sky News ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈວ່າບົດບາດໃດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າ ພະເຈົ້າເພີ່ມຄຸນຄ່າທີ່ສຸດໃຫ້ກັບພັກ ແລະ ສະມາຊິກຂອງພັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຊັ່ນດຽວກັນ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າພິຈາລະນາວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ ພາຍໃນ 2-3 ມື້ຂ້າງໜ້າ ອີກບໍ່ດົນ ພັກຈະປະຊຸມກັນເພື່ອ ຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງນັ້ນ ແຕ່ການນັບຄະແນນສຽງກໍຍັງຄົງດຳເນີນຢູ່ ບັດເລືອກຕັ້ງທາງໄປສະນີຫຼາຍພັນກໍຍັງຄົງເຂົ້າມາຢູ່ ແຕ່ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂອງອອສເຕຣເລຍໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກແຮງງາ ນສາມາດຕັ້ງລັດຖະບານສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ ໂດຍພຽງແຕ່ 2-3 ບ່ອນນັ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງມີຄວາມສົງໄສຢູ່ ທ່ານ Anthony Albanese ກ່າວວ່າ ຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານຈະຖືກເລືອກ ແລະ ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນສັບປະດາໜ້າ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ ຄຣິຊານີ ດານຈີ ຂ່າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ ວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆ ຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast